ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ຂ່າວຂ່າວທີ່ວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈທີ່ສຸດນີ້ນະ ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ນີ້ ທີ່ວ່າແລກໆນີ້ ຂໍຖາມທ່ານວ່າ ທ້າວອອດ ຫົວໜ້າທີ່ວ່າຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປ ະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ທີ່ວ່າອາໄສຢູ່ໃນເຂດນ້ຳແດນດິນໄທ ຄືຢູ່ໃນບາງກອກ ແລ້ວກະໄດ້ເປັນອົບພະຍົບ ຂໍລີ້ໄພ ແລ້ວແລ້ວກະສະຫະປະຊາຊາດ UNHCR ກະກຳລັງຊອກເອົາອົງການຈັ ດຕັ້ງ ຫຼືວ່າບຸກຄົນສ່ວນຕົວໃນຕ່າງປະເທດ ປະກັນເອົາພວກເຫຼົ່ານີ້ນີ້ໄປຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ວ່າຫາຍສາບສູນໄປໃນຫວ່າງກ່ອນນີ້ຫັ້ນນະ ປາກົດວ່າຊາກສົບຂອງຜູ້ກ່ຽວນັ້ນຟູນ້ຳຂອງ ແລ້ວກະມີການຖ່າຍຮູ ບຖ່າຍຮອຍອອກຢູ່ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນວ່າຂ່າວຂ່າວໃນປະເທດໄທນີ້ ທ່ານເຫັນຜ່ານຫູຜ່ານຕາຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນເລື່ອງນີ້ເນາະ ກະຍັງຍັງບໍ່ທັນເຫັນຜ່ານຫູຜ່ານຕາ ຍັງບໍ່ຊາບເນາະວ່າ ຂໍ້ເທັດຈິງເປັນຈັ່ງໃດເນາ ະ ຍັງບໍ່ເປັນຂ່າວໃຫ້ໄດ້ເຫັນເນາະ ແຕ່ວ່າຈັ່ງໃດກະຍາກ ຄັນບໍ່ມີຂ່າວນີ້ກະແປວ່າບໍ່ຮູ້ເລື່ອງຮູ້ຮູ້ລາວນຳ ແລ້ວກະຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງສອບຖາມກ່ຽວກັບຂ່າວຂ່າວນີ້ຢູ່ ຄັນວ່າທ່ານຮູ້ເຫັນຂ່າວແນວໃດ ຫຼືວ່າບ່ອ ນໃດອອກຂ່າວ ກໍກະລຸນາບອກຂ້າພະເຈົ້າແດ່ ເພາະວ່າແນ່ນອນລະ ຄົນລາວລາວຕ່າງປະເທດນີ້ສົນຈິດສົນໃຈຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານລາຍງານເ ລື່ອງ ຊາວລາວບໍລິຈາກບາງສິ່ງບາງຢ່າງຊ່ວຍເຫຼືອນ້ຳຖ້ວມອຸບົນນີ້ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວກໍໄດ້ນຳສິ່ງຂອງບໍລິຈາກຊ່ອຍນ້ຳຖ້ວມຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີເນາະ ມາເຕັມ ລົດບັນທຸກສິບລໍ້ ໂດຍສະຖານະການນ້ຳຖ້ວມທີ່ຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີປີນີ້ ກະຖືວ່າໜັກສາຫັດກວ່າທຸກປີເນາະ ກໍຍ້ອນວ່າຈັງຫວັດອຸບົນຖືເປັນຈັງຫວັດທີ່ຢູ່ຕ່ຳສຸດຕາມທາງນ້ຳໄຫຼ ໂດຍນ້ຳຈາກພາກອີສານທັ ງໝົດທີ່ໄຫຼໄປລວມກັນ ກ່ອນໄຫຼລົງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ຫຼັງຈາກເກີດນ້ຳຖ້ວມເນາະ ທຸກຝ່າຍກະໄດ້ລົງພື້ນທີ່ຊ່ອຍເຫຼືອກັນຢ່າງລວດເລວ ທັງລັດຖະບານ ລວມໄປເຖິງຄົນໃນວົງການບັນເທີງ ໂດຍເຫດການ ນ້ຳຖ້ວມໃນເທື່ອນີ້ ກະມີຜູ້ປະສົບໄພ ແລະ ຜູ້ໄດ້ລັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຫວ່າງວັນທີ 18 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາເນາະ ທາງເຟສບຸກ ມີດ່ານບອກດ້ວຍ ອຸບົນລາຊະທານີ ກະໄດ້ແຊເລື່ອງລາວສຸດປະທັບ ໃຈ ກັບນ້ຳໃຈຂອງພີ່ນ້ອງ ອາ ປະຊາຊົນ ເອີ ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ກະຄືປະຊາຊົນສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທີ່ມີນ້ຳໃຈນຳເຂົ້າຂອງມາຊ່ອຍເຫຼືອຊາວອຸບົນ ເຊັ່ນວ່າ ນ້ຳ ກ້ວຍ ຜັກ ໝາກໄມ້ ນຳມ າຊ່ອຍນ້ຳຖ້ວມ ເປັນລົດສິບລໍ້ຄັນບັກໃຫຍ່ພຸ້ນເນາະ ກ່ອນໜ້ານີ້ມື້ໜຶ່ງ ນ້ອງມີມີ່ ຫຼືວ່ານ້ອງສຸທິດາ ອານຸສິນ ນາງສາວ ນາງສາວລາວປະຈຳປີ 2018 ທູດປະຊາສຳພັນ Ambassador ຂອງສະມາຄົມນັກປະດິດ ແລະ ນະວັດຕະກຳແຫ່ງ ປະເທດໄທ ກະໄດ້ມາຊ່ອຍຫໍ່ສິ່ງຂອງ ເຄື່ອງຢູ່ເຄື່ອງກິນ ຢູ່ທີ່ທຳການສະມາຄົມ ອຳເພີບາງລະມຸງ ຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ເພື່ອນຳໄປຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ຈາກພາຍຸໂພດຸນ ແລະ ພາຍຸຄາຈິກິ ທີ່ສະຖາບັນອາ ຊີວະ ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີ ທັງນີ້ ນ້ອງສຸທິດາກະໄດ້ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພ ພ້ອມບອກວ່າ ມີມີ່ພ້ອມຄະນະຈາກສະມາຄົມນັກປະດິດ ຈະປ່ອຍຊ່ອຍພີ່ນ້ອງຊາ ວອຸບົນ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ເພື່ອໃຫ້ຄາຍກັງວົນຈາກວິກິດນ້ຳຖ້ວມໃນເທື່ອນີ້ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນ້ຳຖ້ວມນີ້ນະ ແມ່ນມັນມັນຖ້ວມມື້ໃດເນາະ ອັນຖ້ວມມາເກືອບເກືອບເດືອນແລ້ວເນາະ ທັງທັງອຸບົນເນາະ ຫຼັງ ຈາກທີ່ພາຍຸໂພດຸນເຂົ້າມາ ກະເລີ່ມຖ້ວມ ຖ້ວມມາເລື້ອຍໆຈົນຮອດສູ່ມື້ນີ້ ສູ່ມື້ນີ້ກະເປັນນ້ຳທີ່ຂັງ ພ້ອມທີ່ຈະພະຍາຍາມຜັກດັນໃຫ້ລົງແມ່ນ້ຳຂອງໃຫ້ໝົດໂດຍໄວເນາະ ຕອນນີ້ກະຍັງມີຜູ້ເດືອດລ້ອນຫຼາຍຢູ່ ດັ່ງທີ່ ທ່ານເວົ້າລະ ນ້ຳຖ້ວມນີ້ມັນວ່າຖ້ວມມາແລ້ວເກືອບເດືອນໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າມັນຍັງມີນ້ຳຂັງຢູ່ບ່ອນຕ່ຳຕ່າງໆຢູ່ ແຕ່ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ມາຮອດໃນເມື່ອທີ່ວ່ານ້ຳແຫ້ງແລ້ວນີ້ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ເປັນທີ່ແປກໃຈບໍ່ ຕອນນີ້ເນາ ະ ກະຄືນ້ຳບາງ ບາງໝ່ອງກະຍັງ ຍັງຖ້ວມຢູ່ ເພາະວ່າເປັນນ້ຳຂັງທີ່ຕ່ຳເນາະ ແລະວ່າກ່ອນການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕອນນີ້ກະຍັງຊ່ວຍເຫຼືອກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະວ່າ ອ່າ ນ້ຳທີ່ຖ້ວມບາງ ບາງ ບາງບ້ານ ບາງຫຼັງຄາເ ຮືອນເນາະ ກະ ກະຈົມຮອດຫຼັງຄາ ແທບບໍ່ເຫັນເນາະ ອ່າ ຄວາມເດືອດລ້ອນກະຄື ອ່າ ເລື່ອງຂອງການຟື້ນຟູ ເລື່ອງຂອງ ພວກ ອ່າ ພືດຜົນທາງການກະເສດພວກນີ້ເນາະ ແລະກະບ້ານເຮືອນທີ່ໄດ້ລັບຄວາມເສ ຍຫາຍ ກະຕ້ອງໄດ້ ໄດ້ລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງພາກລັດ ຈາກພາກເອກະຊົນ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ຕອນນີ້ກະຖືວ່າພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຊາວອຸບົນລາຊະທານີຈຳນວນຫຼາຍ ຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຊ່ອຍຕົນເອງໄດ້ຈັ່ງ ຊີ້ນະ ອືມ ກະແມ່ນຢູ່ ແຕ່ວ່າປະເທດໄທກະມີອົງການສົງເຄາະສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບນ້ຳຖ້ວມນີ້ ມີອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງມາກມາຍຢູ່ ແຕ່ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາ ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ແມ່ນວ່າ ກໍມາຮອດສວຍເກີນໄປວ່າຊັ້ນເຕາະ ຕັ້ງທີ່ວ່ານ້ຳມັນຖ້ວມມາແລ້ວເດືອນໜຶ່ງ ແລ້ວເລື່ອງທີ່ວ່າມາຊ່ວຍນ້ຳຖ້ວມອຸບົນນີ້ນະ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນເອກະຊົນ ມັນແມ່ນພາກລັດພຸ້ນອະນຸ ຍາດມາລະຈັ່ງໄດ້ ອັນ ເພາະວ່າຢູ່ໃນເມືອງລາວນີ້ ຊິເຮັດຫຍັງກໍຢ່າ ຊິຮ້ອງຊິໄອກໍຢ່າ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດກ່ອນນີ້ນະ ອັນນີ້ແມ່ນເອົາພວກນີ້ມາເປັນຄັນຕາລະບັດບັງໜ້າ ແຕ່ວ່າຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແມ່ນລັດຖະບານນີ້ ປະ ຊາຊົນໄທເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈບໍ່ ຫຼືວ່າເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ກະ ກະຊິຄືຈັ່ງທີ່ທ່ານວ່າເນາະ ກະຄືການຊິເຮັດອີ່ຫຍັງກະຄືຕ້ອງ ຕ້ອງຜ່ານພາກລັດ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດເນາະ ກະເຂົ້າໃຈວ່າທາງພີ່ນ້ ອງທີ່ເພິ່ນເອົານຳສິ່ງຂອງມາ ມາໃຫ້ເນາະ ກະຊິເປັນເລື່ອງຂອງການຂໍອະນຸຍາດຈາກທາງການເພິ່ນທາງພຸ້ນແລ້ວເນາະ ແລ້ວເລື່ອງການນຳເອົາເຄື່ອງຂອງ ຫຼືວ່າອັນໃດກໍຢ່າມາຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ນະ ແມ່ນວ່ າທ່ານເວົ້າວ່າມີລົດສິບລໍ້ ມີຈັກຄັນເນາະ ຄັນໜຶ່ງເນາະ ຄັນ ຄັນໃຫຍ່ ສິບລໍ້ຄັນໃຫຍ່ຄັນໜຶ່ງ ເປັນການບັນທຸກສິນຄ້າພວກກະສິກຳ ບໍ່ວ່າຊິເປັນພວກກ້ວຍເນາະ ກ້ວຍນີ້ຊິຫຼາຍແດ່ ພວກຜັກ ພວກໝາກໄມ້ຕ່າງໆເນາ ະ ໂອ້ຍ ອັນວ່າເລື່ອງກະເສດນີ້ ມັນ ມັນ ມັນກະເປັນແນວໜຶ່ງດອກວ່າ ອັນນາ ດັ່ງຢູ່ ອັນນາ ແຖວຊຽງໃໝ່ລະຫວ່າງໜຶ່ງ ອັນ ແມ່ນວ່າໝາກເງາະ ໝາກລິ້ນຈີ່ ໝາກຫຍັງກະຢ່າ ເອົາຖິ້ມບັກຫຼາຍ ໃຫ້ໃຜໆກໍບໍ່ເອົາ ອັນນັ້ນ ແມ່ນຂອງເສດຂອງເຫຼືອ ແຕ່ວ່າເລື່ອງການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າມາ ອັນນາ ລົດສິບລໍ້ຄັນໜຶ່ງນີ້ ລົດສິບລໍ້ນີ້ ບໍ່ແມ່ນລົດພ່ວງຕິ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນພ່ວງ ກະເປັນສິບລໍ້ ເປັນຄັນ ບໍ່ ບໍ່ມີພ່ວງມານຳເນາະ ເປັນລົດຕົວສິບລໍ້ ຄັນ ຄັນດຽວລ້ວນໆ ໂດດໆ ກະແປວ່າເຄື່ອງຂອງເອົາມາຫັ້ນກໍປະມານຫ້າຫົກຕັນນີ້ລະຕິຊັ້ນນະ ກະໜ້າຊິເກີນ ໜ້າຊິເກີນສິບຕັນຢູ່ເນາະ ເພາະມັນຄັນໃຫຍ່ເນາະ ອືມ ແລ້ວ ອັນນາ ຄັນວ່າເອົາມາແຈກຢາຍກ້ວຍ ຈັ່ງຊີ້ນີ້ ແມ່ນໆ ຫຼືວ່າອາຫານການກິນນີ້ ແມ່ນໆຜ່ານອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດໄທບໍ່ ຫຼືວ່າຝ່າຍລາວຫັ້ນເປັນຜູ້ເອົາມາແຈກຢາຍໂດຍກົງເລີຍ ອັນນີ້ກະຄືເອົາມາຜ່ານທາງຈັງຫວັດເນາະ ທາງ ທາງຈັງຫ ວັດ ອຸບົນເນາະ ກະຈະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອນຮັບ ແລະກະນຳໄປແຈກຈ່າຍໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນອີກເທື່ອໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ນະ ເພາະວ່າເພິ່ນມາກະຈຳນວນຄົນກໍ ກໍບໍ່ຫຼາຍເນາະ ລະດຽວນີ້ມັນກະເປັນລະດູຮ້ອນ ອາກາດຮ້ອ ນ ແລະກະຝົນອີກ ຄັນວ່າເອົາກ້ວຍມາຊ່ວຍນີ້ ຄັນບໍ່ໄປແຈກຢາຍໄວໆນີ້ ມັນກະຊິຊ້ຳ ຊິເນົ່າ ຊິບວມຕົ້ວຫັ້ນນະ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ໂອເຄ ລະເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າສົນໃຈນີ້ ຢາກໃຫ້ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ວ່າ ຈັດປະຊຸມຄະນະບໍ ລິຫານລະດັບສູງ 3 ປະເທດ

ໂອ ກະກະແປວ່າມາ ມາເບິ່ງຝ່າຍປົກຄອງວ່າວຽກງານນະສຳເລັດຜົນແນວໃດ ຫຼືວ່າຂາດຕົກບົກພ່ອງບ່ອງໃດ ບ່ອນໃດແດ່ ແລ້ວກະຊິຊິມາເວົ້າສູ່ກັນຟັງ ແລ້ວກະພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ອັນໃດບໍ່ດີກະໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນ ອັນໃດມັນດີແລ້ວກະໃຫ້ຈະເລີນຂຶ້ນໄປຕື່ມ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນໆ ຄືໃນລັກສະນະຈັ່ງຊີ້ ອາ ເກັບຂໍ້ບົກພ່ອງມາເວົ້າ ມາເຈລະຈາກັນ ແລ້ວກະຫາແນວທາງຊ່ອຍກັນແກ້ໄຂ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມາຖອນບົດຮຽນວ່າຊັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າ ການຂາດຕົກບົກພ່ອງທີ່ວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ ມັນມັນມີຫຍັງແດ່ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ກອງປະຊຸມໄດ້ເວົ້າວ່າບໍ່ ເລື່ອງຂອງຄວາມກ້າວໜ້ານີ້ເນາະ ກະຄືເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງການ ການພັດທະນາເນາະ ກະຄືໂລກມັນ ປ່ຽນແປງເນາະ ການຄ້າການຂາຍ ຫຼືວ່າເສດຖະກິດຂອງໂລກມັນມັນປ່ຽນໄປຈັ່ງໃດ ທາງກອງປະຊຸມນີ້ກະຈະເອົາມາຫາລືກັນ ແລ້ວກະຫາວິທີການເພື່ອປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບເລື່ອງຂອງສະຖານະການໂລກ ເລື່ ອງຂອງເສດຖະກິດໂລກ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ກະແປວ່າເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ລະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຕື້ນໆນີ້ ຄັນຊິເຮົາມອງເບິ່ງແລ້ວ ແປວ່າແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ ຫຼືວ່າສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນພາກພື້ນສາທາລະນະລັດປະຊາທິ ປະໄຕປະຊາຊົນລາວນີ້ ມັນແຫ້ງແລ້ງ ບໍ່ມີນ້ຳ ຍົກໂຕຢ່າງນ້ຳງື່ມນີ້ແປວ່າແຫ້ງຜິດປົກກະຕິແທ້ໆ ກະແປວ່າມັນມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເສດຖະກິດ ເຊັ່ນວ່າ ປັ່ນໄຟຟ້າອອກມາຂາຍ ຫຼືວ່າເຮັດຮົ້ວເຮັດສວນ ຫາປູຫາປາ ຈັ່ ງຊີ້ ກະ ພວກເພິ່ນກະອາດຈະວ່າເອົາເລື່ອງນີ້ມານຶກຄິດ ແລ້ວກະມາພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ເພາະວ່າມັນມັນມັນເປັນສິ່ງທີ່ວ່າຂາດຕົກບົກພ່ອງ ໄປແຕະຕ້ອງກ່ຽວເຖິງເສດຖະກິດກະວ່າແມ່ນ ແຕ່ວ່າເກົ້າແຂວງ ກັບສາມປະເທດທີ່ວ່າປະຊຸມກັນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າງວດນີ້ປະຊຸມກັນຢູ່ເມືອງໄທແມ່ນບໍ່ ຢູ່ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ໂອ ຢູ່ຮ່າຕຽນ ແລ້ວກອງປະຊຸມນີ້ນະ ແມ່ນໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ອັນ ແມ່ນແມ່ນວ່າມັ ນມີຂຶ້ນທຸກໆປີບໍ່ ຫຼືວ່າ ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງຈຶ່ງມີ ອັນນີ້ມີ ມີທຸກປີເນາະ ກະມີການໝູນວຽນກັນ ທັງເກົ້າ ເກົ້າແຂວງນີ້ກະຈະມີການໝູນວຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບການຈັດກອງປະຊຸມ ຄັນວ່າມັນມີທຸກໆປີນີ້ກະແນ່ນອນລະ ປະ ຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງນີ້ກະຍ້ອນວ່າມັນມີບັນຫາ ແຕ່ວ່າຢາກຮູ້ນີ້ວ່າ ຜົນສຳເລັດອັນໂດດເດັ່ນຂອງເພິ່ນນັ້ນມີຫຍັງແດ່ເນາະ ໃນ ສຳລັບປີນີ້ ອັນໂດດເດັ່ນນີ້ກະຄື ຄືເລື່ອງຂອງການ ການຄ້າການຂາຍເນາະ ການລົງທຶນ ຂອງ ຂອງໄທໄປ ໄປລາວ ຂອງໄທໄປຫວຽດນາມ ແລ້ວກະເປັນ ເປັນເລື່ອງຂອງການຄະມະນາຄົມຂົນສົ່ງທີ່ ທີ່ນັບມື້ມັນຊິມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ກະແປວ່າເບິ່ງ ເບິ່ງ ເບິ່ງເລື່ອງດ້ານ ເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວບາດນີ້ນີ້ ເລື່ອງໜຶ່ງນີ້ ຢາກ ຢາກຮູ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ໃຫ້ທ່ານ ລາຍງານໃຫ້ແດ່ວ່າ ໄທ ລາວ ພະມ້າ ຮ່ວມມືກັນສະກັດກັ້ນ ຫຼືວ່າຕໍ່ຕ້ານການຄ້າມະນຸດນີ້ເດ້ ຫຼືວ່າປຶກສາຫາລືກັນ ມັນ ເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງ ເລື່ອງຂອງການ ການຄ້າມະນຸດກະເປັນເລື່ອງທີ່ ທີ່ສຳຄັນທີ່ປະເທດໄທ ແລ້ວກະປະເທດໃນພູມິພາກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະປະເທດໄທນີ້ ນອກຈາກມີ ມີເລື່ອ ງນີ້ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງແນ່ ແລ້ວກະບາງ ບາງສ່ວນກະຊິເປັນທາງຜ່ານເນາະຂອງການຄ້າມະນຸດ ໂດຍທ່ານ ປະຈົນ ປັດສະກຸນ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ເພິ່ນກະໄດ້ເປັນ ປະທານເປີດກອງປະຊຸມສູ ນປະສານງານຊາຍແດນເພື່ອການຕໍ່ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ກອງປະຊຸມທີມສະຫະວິຊາຊີບລະຫວ່າງຊາຍແດນສາມປະເທດ ໄທ ລາວ ແລະ ມຽນມາ ໂດຍຈັງຫວັດຊຽງລາຍເປັນ ໃນຖານະຕົວແທນປະເທ ດໄທ ໄດ້ລັບກຽດໃຫ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລ່ວມກັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສະຖານະການຊາຍແດນ ຂະບວນການ ຂັ້ນຕອນ ວິທີການເຮັດວ ຽກ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຄ້າມະນຸດລະຫວ່າງເມືອງ ລວມເຖິງປະເດັນການປະຕິບັດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍແຕ່ລະປະເທດຈະໄດ້ສະເໜີວາລະການປະຊຸມ ທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ພິຈາລະນາ ຫາລື ແນວທາງປະຕິບັດ ທັງໃນອົງກອນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມເຖິງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຂອງແຕ່ລະປະເທດໄດ້ຮັບຊາບເຖິງຂັ້ນຕອນການອະນຸ ຍາດເຮັດວຽກຂອງແຮງງານ ການຈັດລະບຽບຂອງສະຖານປະກອບການ ການເຝົ້າລະວັງ ການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂສະຖານະການການລັກລອບເຂົ້າເມືອງບໍລິເວນຊາຍແດນ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຂະບວນ ການຄ້າມະນຸດ ການວາງແນວທາງການປ້ອງກັນບັນຫາການຄ້າມະນຸດຮ່ວມກັນ ການສົ່ງຂ່າວສານແຈ້ງເຕືອນລະຫວ່າງເມືອງຊາຍແດນ ລວມເຖິງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງກັບຜູ້ເສຍຫາຍຈາກການຄ້າມະນຸ ດໃນເຂດເມືອງຊາຍແດນ ທ່ານ ປະຈົນ ປັດສະກຸນ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ກ່າວອີກວ່າ ການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຄ້າມະນຸດ ກໍຖືເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ກ່ຽວພັນລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ຈະຕ້ອງຮ່ ວມມືກັນແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ອາດຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ຊິເປັນກົນໄກສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງເມືອງຊາຍແດນ ທຳໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານ ປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຄ້າມະນຸດ ຂະຈັດກົດ ການກົດຂີ່ລະເມີດສັກສີຂອງຄວາມ ເປັນມະນຸດໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການຄ້າມະນຸດນີ້ນະ ແນ່ນອນລະ ໃນພາກພື້ນອາຊີ ລະກະອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້ ມັນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ນະ ແຕ່ວ່າສຳລັບປະເທດໄທນີ້ເນາະ ໃນອະດີດ ນີ້ກະແມ່ນວ່າ ມີເລື່ອງມີລາວກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດພວກໂຣຮິງຢານະ ທີ່ວ່າທາງການໄທກະໄດ້ສືບສວນ ສືບເຂົ້າໄປ ສືບເຂົ້າໄປ ສືບເຂົ້າໄປ ຮອດແກນມັນແທ້ໆລະ ຜົນສຸດທ້າຍຫົວໜ້າການສືບສວນນັ້ນກະຢູ່ ເມືອງໄທບໍ່ໄດ້ ມານີ້ຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ນະ ກະແມ່ນວ່າການຄ້າມະນຸດໃນປະເທດໄທນີ້ ມັນ ມັນ ມັນມີເສັ້ນໃຫຍ່ເບິ່ງແຍງວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວເລື່ອງການຄ້າມະນຸດທີ່ວ່າປະຊຸມກັນນີ້ນະ ແມ່ນ ແ ມ່ນວ່າ ແນ່ນອນລະແມ່ນພວກເພິ່ນພະຍາຍາມແກ້ໄຂນີ້ ພວກເພິ່ນໄດ້ມາເວົ້າມາວ່າກັນແນວໃດກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຈະແກ້ໄຂບໍ່ ກະຄືເລື່ອງຂອງການແກ້ໄຂເນາະ ປະເທດໄທນີ້ກະເປັນປະເທດທີ່ມີແຮງງາ ນເນາະ ຈາກປະເທດຮອບຂ້າງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນລາວ ມຽນມາ ຫຼື ກຳປູເຈຍ ເຂົ້າມາເຮັດງານຫຼາຍ ມັນກະມີ ອ່າ ຂະບວນການໃນການທີ່ຈະ ການນຳແຮງງານເຂົ້າຜິດກົດໝາຍເຂົ້າມາໃນປະເທດ ອັນນີ້ກະໃຫ້ປະ ເທດແຕ່ລະປະເທດນີ້ ຝາກເຕືອນປະຊາຊົນຂອງ ຂອງແຕ່ລະປະເທດນີ້ ໃຫ້ລະມັດລະວັງການຕິດຕໍ່ມາເຮັດງານໃນປະເທດໄທ ຫຼື ປະເທດອື່ນໆນີ້ ກະໃຫ້ເຮັດໄປຕາມລະບົບ ກະຄືຂໍອະນຸຍາດຈາກທາງການ ທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ ໃຫ້ແນ່ຊັດກ່ອນທີ່ເຂົ້າມາເຮັດງານ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມານີ້ ອ່າ ມີການດຳເນີນການກວາດລ້າງຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ຊຶ່ງທີ່ຜ່ານມາເນາະ ປະເທດໄທນີ້ກະມີການຈັບກຸມຜູ້ທີ່ຢູ່ຂ ະບວນການໃຫຍ່ ເຖິງເປັນຮອດຂ້າລາຊະການລະດັບສູງ ກະມີຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າທຸກມື້ນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຊິຈັບໄປແລ້ວ ກະຍັງມີຂະບວນການເລັກໆນ້ອຍໆ ພະຍາຍາມຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກເລື່ອງຂອງການຄ້າມ ະນຸດຈັ່ງຊີ້ຢູ່ນະ ອັນນີ້ກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈເນາະ ການຄ້າມະນຸດນີ້ຈັກວ່າມີຄວາມໝາຍແນວໃດແທ້ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ເອົາພວກທີ່ວ່າແຮງງານເຖື່ອນຈາກຝັ່ງລາວມາ ລະກະເອົາໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ຮ້ານອາຫ ານ ລະກະຊັກເປີເຊັນ ຫຼືວ່າຈ້າງໃນລາຄາຖືກ ຫຼືວ່າເອົາຄົນໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ກິດຈະການ ຫຼືວ່າ

ປະເທດຈີນນະ ໄປ ໄປເປັນເມຍຂອງຄົນໃນປະເທດຈີນພຸ້ນ ອັນນັ້ນຈັ່ງແມ່ນການຄ້າການຂາຍມະນຸດ ອັນກ່ຽວກັບການຄ້າການຂາຍມະນຸດໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງເນາະ ກະຄືຢ່ າງທີ່ທ່ານເວົ້າມາເມື່ອຕະກີ້ນີ້ເນາະ ກະ ກະແມ່ນທັງໝົດ ກະຄືເອົາແຮງມັນ ແຮງງານເຂົ້າມາເຮັດຜິດກົດໝາຍ ມີການກັກຂັງ ຈ່າຍຄ່າແຮງບໍ່ ບໍ່ເຕັມ ບໍ່ເຕັມ ບໍ່ເຕັມຈຳນວນທີ່ທາງການກຳນົດເນາະ ລະກະບໍ່ມີ ການລົງທະບຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ກ່ຽວກັບເລື່ອງການຄ້າມະນຸດໃນປະເທດໄທນີ້ນະ ແມ່ນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນເອົາມະນຸດມາຈາກບ່ອນໃດເນາະ ມາຄ້າມາຂາຍຢູ່ໃນປະເທດໄທຫຼາຍນີ້ ຈາກປະເທດໃດ ປະເທດທີ່ຢູ່ຂ້າງຄຽງ ບໍ່ຊິເປັນລາວ ກຳພູຊາ ພະມ້າເນາະ ເມື່ອເຂົ້າມາແລ້ວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສົ່ງໄປສະຖານປະກອບການຕ່າງໆນີ້ ນອກຈາກຄື ອໍ ຫຼີກລ່ຽງກົດໝາຍ ຈ່າຍຄ່າແລງບໍ່ເຕັມ ຄ່າລັກສາການພະຍາບານ ການພະຍ າບານ ລັກສາຍາມເຈັບປ່ວຍ

ແມ່ນວ່າເຫັນຈະມີເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ວ່າຖືກຂາຍເຂົ້າຊ່ອງ ຫຼືວ່າໄປເປັນຜູ້ຍິງນາງລົມ ຫຼືວ່າຫາເງິນຫັ້ນນະ ມັກຈະຖືກນຳມາອອກຢູ່ YouTube ເລື້ອຍໆນີ້ ແມ່ນວ່າຄັນເຮົາມອງເບິ່ງແລ້ວ ກໍແປວ່າມາ ຫຼືວ່າ ມາຕີລາຄາ ຫຼືວ່າດູເດົາ ກໍວ່າພວກທີ່ວ່າຖືກນຳມາເປັນກິດຈະການການຄ້າມະນຸດໃນປະເທດໄທນີ້ ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຕົວະ ອັນນີ້ນອກ ນອກຈາກ ອັນ ທາງ ທາງ ມາຈາກທາງ ທາງລາວແລ້ວເນາະ ກະຍັງມີພະມ້າ

ກະຕ້ອງມີການຍຶດຊັບສິນໃຫ້ເປັນ ຕົກເປັນຂອງແຜ່ນດິນຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ແມ່ນຢູ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ທີ່ວ່າມີແຕ່ປະເທດໄທ ຫຼືວ່າອ້ອມແອ້ມປະເທດໄທມີບັນຫາ ອັນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນພຸ້ນ ກະມີກາ ນຄ້າມະນຸດຫຼາຍແທ້ໆ ໃຫຍ່ໂຕລະ ທີ່ວ່າຜູ້ສາວລາວທີ່ວ່າຫວັງລວຍ ຊິໄດ້ເປັນເສດຖີ ໄດ້ຜົວຄົນຈີນ ເອົາໄປເອົາມາ ເອົາຜົວຈີນໄປ ກະເລີຍຖືກ ບັງຄັບໃຫ້ເປັນນາງລົມ ຫຼືວ່າເປັນແມ່ຍິງຮັບຈ້າງໃນດ້ານກາມ າລົມໄປຊື່ໆ ກໍມີມາກມາຍ ແລ້ວກະບາງຄົນກໍຫຼົບໜີມາໄດ້ ມາຮອດບ້ານຮອດຊ່ອງ ກໍເຊັ່ນວ່າໃນຂົງເຂດເມືອງນາຊາຍທອງຊີ້ ກໍມີຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ວ່າກຳລັງເປັນຂ່າວ ຫຼືວ່າເວົ້າຕໍ່ປາກຕໍ່ຄໍກັນ ເປັນ ເປັນທີ່ບອ ກສອນປະຊາຊົນວ່າໃຫ້ລະວັງໃນການທີ່ວ່າຢ່າຫວັງລວຍຫຼາຍ ອັນໄປຕ່າງປະເທດ ເພາະວ່າມັນມີພວກທີ່ວ່າຊ່ຽວຊານ ມາຕົວະມາຫຼອກເອົາຄົນໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວຫັ້ນ ໄປນັ້ນໄປນີ້ ແລ້ວຜົນສຸດທ້າຍກະກັບ ກາຍເປັນແມ່ຍິງຫາເງິນ ຫາເງິນໃຫ້ເຂົາຊື່ໆ ກ່ອນຊິຫຼຸດມາໄດ້ ກໍມີບັນຫາ ຫຼືວ່າຕ້ອງມີທາງການບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງຊ່ອຍ ຈຶ່ງຈະກັບມາເຖິງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວໄດ້ ອັນນີ້ແນ່ນອນໃນ ປະເທດໄທກໍມີຄືກັນ ເພາະວ່າມັນຈະມີຂ່າວເລື່ອງນີ້ອອກຢູ່ YouTube ເລື້ອຍໆ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຕ່າງໆນີ້ນະ ທີ່ວ່າທ່ານລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າສາມປະເທດນີ້ ກະບໍ່ວ່າວຽກງານຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ ຊິ ຊິສຳເລັດຜົນທັບມ້າງໄດ້ໝົດໃນປີໃດ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບົ່ງວາງວັນເວລາໄວ້ຫຼືບໍ່ນໍ ເລື່ອງຂອງຜົນສຳເລັດເນາະ ອາ ແຕ່ລະປະເທດກະຫວັງວ່າກະບໍ່ຢາກໃຫ້ມີເນາະ ແຕ່ມັນກະມີຂະບວນກາ ນຄືຄົນບໍ່ດີເນາະ ທີ່ແຊກຊຶມຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດນີ້ ກະຄື ຄົນຂອງປະເທດນັ້ນລະ ພະຍາຍາມສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ໃນ ໃນເລື່ອງນີ້ຢູ່ເນາະ ແຕ່ຈັ່ງໃດກະຕາມແຕ່ເນາະ ທຸກມື້ນີ້ກະຖືວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ ຕົກເປັນເລື່ອງຂອງການຄ້າມະນຸດ ກະໄດ້ລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງ ຢ່າງຂ້ອນຂ້າງເລວເນາະ ຄັນຖ້າໄດ້ລັບແຈ້ງແລ້ວ ເພາະວ່າທຸກມື້ນີ້ເລື່ອງຂອງໂຊຊຽວມີເດຍເນາະ ການ ການລ້ອງລຽນ ຫຼືວ່າການແຈ້ງ ທາງການໃຫ້ຮູ້ວ່າໝ່ອງໃດມີ ມີເລື່ອງຂອງການຄ້າມະນຸດ ກະຊິໄດ້ລັບການແກ້ໄຂ ເອີ ຂ້ອນຂ້າງລວດເລວເນາະ ເພາະວ່າເລື່ອງຂອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ໂດຍສະເພາະທາງ ທາງໂຊຊຽວມີເດຍພວກນີ້ເນາ ະ ທາງອິນເຕີເນັດເນາະ ແລະ ກະມີຄວາມສະດວກຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ກ່ອນທີ່ຈົບລາຍການໃນມື້ນີ້ນີ້ ກະຂໍໃຫ້ຢ້ຳອີກວ່າ ຄັນວ່າທ່ານໄດ້ຊາບ ຫຼືວ່າເຫັນຮູບພາບ ຫຼືຂ່າວຄາວແນວໃດທີ່ວ່າ ນັກປະດົມມວນຊົນຕໍ່ຕ້ານສ າທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ການກະທຳທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນລາວຫັ້ນ ທີ່ວ່າຫາຍສາບສູນໄປ ແຕ່ວ່າຖືກຂ້າຕາຍຟູນ້ຳແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ນະ ຄັນມີຂ່າວຄາວໃດກະກະລຸນາແຈ້ງບອກໃຫ້ຂ້າພະ ເຈົ້າຊາບເດີ ຂໍຂອບໃຈນຳ ໄດ້ ໄດ້ ຂອບໃຈທ່ານສຳເລັດ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ໂອເຄ Bye Bye ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ